SBS Lao ແຊຣ໌ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook
ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນສັກກັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນີ້ຢູ່ ແລະ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍກຳລັງສັກກັນໄປຕາມຕາຕະລາງຂອງກິດຈະການ ແລະ ໂຄງການການສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ ແຕ່ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນໃນວົງສັງຄົມພາສາລາວເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ສັກ ຍ້ອນແນວນີ້ ທ່ານບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ໄດ້ສຳພາດອາວຸໂສລາວເຮົາຄົນໜຶ່ງ ເພື່ອມອງເບິ່ງວ່າການຈະ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປແນວໃດ ແລະ ມັນເປັນແນວໃດເມື່ອສັກແລ້ວ ດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີທ່ານເປຍ ໄດ້ຍິນວ່າທ່ານໄດ້ສັກຢາແວັກຊີນກັນພະຍາດແລ້ວແມ່ນບໍ ສະບາຍດີທ່ານບຸນທຳ ເອີ ແມ່ນແລ້ ວ ອັນນັ້ນເລື່ອງວັກຊີນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ໄປສັກແລ້ວ ແຕ່ວັນທີ 23 ເດືອນນີ້ແຫຼະ ແປວ່າຮຽບຮ້ອຍໝົດແລ້ວ ອາ ຊຸດທຳອິດເນາະ ດຽວນີ້ທ່ານອາຍຸຈັກປີແລ້ວ ອາ ການໄປສັກຢານີ້ຍາກບໍ ໄດ້ໄປສັກຢູ່ໃສ ໄດ້ບຸກກິງແບ ບໃດ ອາ ດຽວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ 72 ປີ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ແມ່ນພວກໃນອັນນ່າ ອາຍຸ 70 ປາຍຂຶ້ນເມືອນີ້ ໄດ້ອັນນ່າມີອະນຸຍາດ ຫຼືວ່າຖືກຜຽນໄປສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດແລ້ວ ກໍ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ ເປັນຫ່ວງໃນສຸຂະພາບຂ ອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຂ້າພະເຈົ້າເນື່ອງຈາກວ່າອາຍຸກະແກ່ ແລະ ເມື່ອຮອດຜຽນອາຍຸທີ່ວ່າສັກໄດ້ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄົ້ນຄວ້າສອບຖາມ ກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດແນວໃດດີ ແລະ ຈະສັກຢູ່ໃສເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າເອ ງກໍໄດ້ໄປຫາ family doctor ຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຄິດວ່າ family doctor ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະ ຈະສັກຢາວັກຊີນໂຕນີ້ ແຕ່ໄປຮອດແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າວ່າບໍ່ສັກ ເພາະສະນັ້ນ ອັນນ່າ ສູນມັນນ້ອຍໂພດ ກະເລີຍບອກໃຫ້ຂ້າພະ ເຈົ້າໂທຫາອັນນ່າ Covid Center ຢູ່ໃນເມືອງພຸ້ນ ໃນເມືອງຊິດນີພຸ້ນບໍ ໃນຊິດນີພຸ້ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ໃນຊິດນີ ໃນກາງອັນນ່າ ຊິດນີ ແຄນເບີຣາ ໃນສູນກາງຂອງ ຂອງໂຄວິດ ກໍເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດ ແມ່ນແຫຼະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ ໂທໄປຫາເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍຖາມວ່າ ອາ ອາ ໂທມາເລື່ອງຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບອກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກອັນນ່າສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ນີ້ ອືມ ເຂົາກໍສະບາຍຢູ່ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍ ອາ ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະ ບາຍ ເຂົາ ເຂົາເຈົ້າຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າຈັກປີ ອາ ແລະ ຢູ່ໃສ postcode ອ້າຍແມ່ນຫຍັງແດ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບອກໝົດແລ້ວ ເພິ່ນກະ ທາງພຸ້ນກະສົ່ງມາໂລດວ່າ ເພິ່ນກະບອກວ່າ ດັອກເຕີສູ່ຄົນ ທຸກຄົນຫັ້ນບໍ່ ບໍ່ເຮັດ ນອກຈາກວ່ າມີ ອາ ອຸປະກອນຕ່າງໆເຮັດ ກໍ ຂ້າພະເຈົ້າກະຖາມວ່າ ຜູ້ຢູ່ໃກ້ນີ້ມີໃຜ ມີໃຜແດ່ ແລະ ທາງສູນກາງໂຄວິດເພິ່ນກໍໃຫ້ເທເລໂຟນມາ ແປວ່າສະແດງວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການສະຖານທີ່ທີ່ວ່າມັນເໝາະສົມ ບ່ອນສັກ ຫັ້ນເນາະ ມີຫ້ອງການທີ່ວ່າເໝາະສົມ ແມ່ນ ມັນເໝາະສົມ ມີດັອກເຕີ ມີ nurse ມີຫຍັງຄົບຖ້ວນຢູ່ໃນຫັ້ນ ເພາະວ່າຖ້າອັນນ່າ family doctor ມີແຕ່ອັນນ່າດັອກເຕີກັບອັນນ່າເລຂາເພິ່ນຢູ່ຫັ້ນ ຄັນສັກແລ້ວເປັນຫຍັງມາແລ້ວ ມັນຊິບັນ ຫາ ມັນກະຊິ ອາ ຍາກ ຍາກເດ ເຮົາຕ້ອງເອີ້ນລົດ ambulance ຄັນວ່າບ່ອນ ຄືບ່ອນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປສັກນີ້ ມັນມີດັອກເຕີ 3-4 ຄົນ ມີພວກກວດເລືອດ ສັກຢາຫຼາຍແນວຢູ່ໃນຫັ້ນ ບ່ອນນັ້ນເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ ທີ່ສັກຢາໂຄວິດ ທ່ານ ທ່າ ນເປຍ ກ່ອນຊິສັກນີ້ ເພິ່ນໄດ້ກວດສຸຂະພາບກ່ອນບໍ ຫຼືວ່າເຮົາໄປສັກໂລດ ຫຼືວ່າຕ້ອງມີໝໍເຊັນອະນຸຍາດໃຫ້ຈັ່ງຄ່ອຍສັກໄດ້ ແລ້ວການໄປສັກນີ້ ທ່ານມີຄວາມຢ້ານບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ກະ ກ່ອນຊິສັກຢາ ຂ້າພະເຈົ້າກະ ເປັນຫ່ວງນຳສຸຂະພາບຂ້າພະເຈົ້າເນາະ ແລະ ທຸກ ເອີ ເຊົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຟັງຂ່າວ ມັກຟັງຂ່າວ ກະເຫັນ Prime Minister ບໍ ພວກນາຍໝໍ ພວກລັດ ລັດຖະມົນຕີ ພວກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຢູ່ໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ ຂອງ ລັດ New South Wales ກັບຂອງ Canberra ເພິ່ນກະສັກໝົດລະ ເຮົາກະຄິດວ່າ ເພິ່ນວ່າກະ safe ໝົດ ປອດໄພໝົດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານຫຍັງໝົດ ກ່ຽວກັບສັກນີ້ກໍ ລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄປສອບຖາມ ເພື່ອສັກໂຕນີ້ລະ ລ ະກະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຢ້ານກົວຫຍັງ ມີແຕ່ວ່າຢາກຈະໄດ້ສັກ ເພື່ອປ້ອງກັນໂລກໂຕນີ້ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເວລາທ່ານສັກແລ້ວມານັ້ນ ຕ້ອງ ເຮົາເມືອບ້ານໄດ້ໂລດບໍ່ ຫຼືວ່າຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເບິ່ ງອາການກ່ອນ ຫຼືວ່າເພິ່ນເຮັດແບບໃດ ຕອນສັກຫັ້ນເນາະ ຂ້າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄປຫາດັອກເຕີ ຄືທ່ານເວົ້າລະ ດັອກເຕີນັ້ນແມ່ນດັອກເຕີຂ້າພະເຈົ້າເອງ ດັອກເຕີຜູ້ວ່ານະ ບ່ອນທີ່ວ່າ ເອີ family ເຈົ້າ medical center ແມ່ນດັອກເຕີຂ ອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຂະເຈົ້າໄປຮອດຂະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປຫາເພິ່ນລະຖາມ ອ່າ ດຽວນີ້ຂ້ານ້ອຍຢາກສັກຢາກັນ ອ່າ ໂຄວິດ 19 ວ່າຊັ້ນ ເພິ່ນໂອເຄ ເພິ່ນກໍໄປເຊັກຢູ່ໃນ ອັນນາ ຄອມພິວເຕີ ເພິ່ນວ່າ health ຂອງສຸ ຂະພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຈັ່ງໃດ ເພິ່ນກໍປອດໄພ ບໍ່ມີບັນຫາເຈົ້ານະ ມີໂລກເບົາຫວານ ມີໂລກ ເອີ ຄວາມດັນ ມີ cholesterol ມີຫຼາຍແນວຫັ້ນຈັ່ງໃດ ເພິ່ນກໍວ່າບໍ່ມີບັນຫາ ເພິ່ນວ່າ ສັກໂລດ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກະບອກວ່າ ການສັ ກນີ້ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າຊິບໍ່ຮູ້ສຶກຫຍັງ ບາງທີ ບາງເປັນນຳບາງຄົນ ບາງທີກະຮູ້ສຶກມຶນໆບໍ ຫຼືວ່າວິນຫົວບໍ ຫຼືວ່າຕ່າງໆນານາກໍ ແຕ່ວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງດອກເພິ່ນວ່າ ເພາະວ່າຫຼັງຈາກສັກແລ້ວແລ້ວ ເຮົາຊິໄດ້ນັ່ງຢູ່ຫັ້ນປະມ ານ 15 ນາທີ ເພາະວ່າທຳມະດາແລ້ວ ຖ້າວ່າມີ allergic reaction ເກີດຂຶ້ນລະ ເຮົາມີ allergic ນຳພະຍາດ ເອີ ນຳວັກຊິນໂຕນີ້ນະ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 5 ນາທີນັ້ນ ເພິ່ນວ່າກໍຈະມີນາຍໝໍ ມີ nurse ນັ້ນຕຽມພ້ອມຊິຊ່ອຍເຮົາຢູ່ຕະຫຼອດ ບໍ່ມີບັນ ຫາ ເຈົ້າ ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານແລ້ວ ແປວ່າສັກຢານີ້ກະບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ປອດໄພດີເນາະ ປອດໄພດີ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄປ ອັນ ຕອນນັ້ນແມ່ນ ເອີ ໄລຍະຝົນຕົກແຮງ ກໍຢູ່ທາງຊິດນີນະ 2 2 ອາທິດ 3 ອາທິດ ເ ທົ່ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄປຝົນຕົກແຢບໆຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄປສັກ ເອີ ແລະ ມື້ນັ້ນແມ່ນວັນອັງຄານ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດການຢູ່ ລະກະຂ້າພະເຈົ້າກໍອອກມາ ເພາະວ່າດັອກເຕີຂ້າພະເຈົ້າເຮັດການມື້ນັ້ນນະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ ມາ ມາຫາດັອກເຕີຂ້າພະເຈົ້າຫັ້ນລະ ເອີ ສາມໂມງປາຍ ຂ້າພະເຈົ້າກໍສັກ ເພິ່ນສັກຢານັ້ນໃຫ້ nurse ອອກສັກ ເພິ່ນສັກໃຫ້ nurse ສັກໃຫ້ ມື້ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ທີສີ່ ຜູ້ໄດ້ສັກຢູ່ໃນ family medical center ໂຕ ກໍສັກແລ້ວກໍ ນັ່ງຖ້າຢູ່ 15 ນາທີ ບໍ່ມີຫ ຍັງເກີດຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກັບເມືອເຮັດການຄືນຄືເກົ່າ ຈົນຮອດຫ້າໂມງລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈັ່ງ ອັນນະ ເລີກການ ມາຮອດເຮືອນລະກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງເດີ ກໍຄືວ່າຄືສັກຢາກັນ flu ເຈັບໆໜ້ອຍໜຶ່ງຊື່ໆ ແບບເຂັມສີດເຂົ້າແ ຂນເຮົານະ ແລ້ວກໍຂ້າພະເຈົ້າ ເມືອມາກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ແລ້ວມື້ຕໍ່ມາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຂັບລົດໄປ ເອີ 300 ກວ່າຫຼັກອີກ ເອີ ກຽວໄປກຽວມາ ຈາກ Sydney ໄປ Canberra ຄືໄດ້ຍິນຂ່າວເພິ່ນວ່າ ສັກຢານີ້ມັນຕ້ອງສັກ 2 ເທື່ອຫວາ ອັນທ່ານ ກໍຕ້ອງໄດ້ໄປສັກອີກບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ
ແມ່ນແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສັກໂຕນັ້ນໄປແລ້ວ ແລ້ວນັ່ງຖ້າຢູ່ຫັ້ນ 15 ນາທີ ສິເມືອບ້ານກໍບອກ ເຂົາເຈົ້າວ່າຄອຍ 15 ນາທີແລ້ວຄ່ອຍເມືອກ່ອນເດີ ແລ້ວພວກອັນຜູ້ສາວຢູ່ reception ນັ້ນ ພະນັກງານ reception ນັ້ນ ເຂົາກໍບອກວ່າ ໂອເຄ ເ ອົາ appointment ອີກເນາະ ເປັນ appointment ເທື່ອທີ 2 ວ່າຊັ້ນເນາະ ເທື່ອທີ 2 ອີກ 3 ເດືອນເດີ ແມ່ນ

ອ່າ ພະຍາດ ອ່າ ກັບຄືນມາອີກຫຼືບໍ່ກໍ ແຕ່ທາງຝຣັ່ງທາງອັງກິດ ເຮົາກໍເຫັນວ່າຂະເຈົ້າກະຍັງ ຍັງມີພະຍາດເຕັມຢູ່ ຢູ່ພຸ້ນຫຼາຍຄົນກໍຕາຍ ແຕ່ລະມື້ນີ້ກໍ ປະເທດເຮົານີ້ກະປອດໄພ ແຕ່ວ່າພະຍາດຍັງຢູ່ນີ້ຢູ່ ແຕ່ຂ້າພະ ເຈົ້າກະ ຂ້າພະເຈົ້າກະຂໍຢາກໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ແນະນຳວ່າ ສັກຢາຫັ້ນບໍ່ເຈັບ ແລ້ວກະສັກຢານີ້ກະເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບຊີວິດຂອງເຮົາເນາະ ຖ້າເປັນມາແລ້ວ

ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງໄປນັ້ນແມ່ນ ອ່າ ໃຫ້ຄຳສຳພາດຈາກທ່ານເປຍ ວັນທະວົງ ທີ່ເປັນຜູ້ອາວຸໂສຜູ້ໜຶ່ງ ຊຶ່ງຢູ່ນະຄອນຊິດນີ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈ
Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ